ສຸກສະບາຍດີ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວ ສຳລັບມື້ນີ້ວັນທີ 28 ສິງຫາ 2021 ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ນອກຈາກທີ່ມີຂ່າວຄາວທີ່ຄິດວ່າເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈດັ່ງທີ່ເຄີຍມີມາແລ້ວ ຂໍນຳເອົາເລື່ ອງລາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງນຳດ້ວຍ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນກໍຂໍນຳເອົາເລື່ອງ ຈະປ້ອງກັນເຮົາ ຈາກການຕົວະຕົ້ມຕ່າງໆໄດ້ແບບໃດກັນ ຄົນໃນອົດສະຕຣາລີຈະຖືກຄ ວາຣັນທີນຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ພາຍຫຼັງທີ່ກັບມາຈາກຕ່າງແດນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ຫຼືບໍ່ ຄົນໃນຄຸກໃນຄອກໃນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວຕິດໂຄວິດ-19 ມາກມາຍ ລາວອອກກົດເກນອັນເຄັ່ງຄັດໃສ່ຜູ້ ປະກອບການຮັບແຮງງານໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດບໍ່ແກ້ວ ກອງທັບປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ໃຫ້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ຊີໂນຟາມມາກມາຍແກ່ກອງທັບປົດປ່ອຍສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາ ຊົນລາວ ມາເວົ້າມາວ່າມາສະເໜີສູ່ທ່ານຟັງ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ມີການສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນຂຶ້ນໃນວິກຕໍເຣຍ ກ່ຽວກັບການຍຸຕິລັອກດາວ ໃນເມື່ອທີ່ວັນກຳນົດຍຸຕິລັອກ ດາວນັ້ນຈະມາຮອດມາເຖິງໃນເວລາບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂ້າງໜ້ານີ້ ສະຫະລັດອາເມລິກາປະລະອາວຸດຕ່າງໆ ມູນຄ່າ 85 ພັນລ້ານໂດລາໄວ້ໃນປະເທດອັຟການິສຖານ ໃນການປະລາໄຊຢ່າງຍັບເຍີນ ໂຣນັລໂດ ຂາ ດີຂາດັງຂັ້ນໂລກກັບໄປເຂົ້າກັບແມນເຊສເຕີຢູໄນເຕັດແລ້ວ ຂ່າວທົ່ວໄປ ຄົນວິກຕໍເຣຍອີກໃໝ່ຢາກໄດ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ກ່ຽວກັບການຈະສຸດສິ້ນລັອກດາວທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບວັນທີ 2 ກັນຍາປີນີ້ ລັອກດາວນັ້ ນແມ່ນສຳລັບ 6 ສັບປະດາໃນຕອນແລກໆ ແຕ່ມັນຖືກຕໍ່ຍາວອອກເປັນ 6 ສັບປະດາ ໂຄວິດ-19 ຍັງແຜ່ລະບາດຢູ່ໃນລັດວິກຕໍເຣຍຢູ່ ໃນວານນີ້ວັນທີ 27 ສິງຫາ 2021 ວິກຕໍເຣຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ເຖິງ 79 ຄົນ ຈາກການຕິ ດແປດກັນໃນທ້ອງຖິ່ນເອງ ຈາກ 79 ຄົນນີ້ ມີແຕ່ 19 ຄົນຢູ່ໃນຄວາຣັນທີນເຕັມສ່ວນຕະຫຼອດໄລຍະເປັນໂຄວິດດັ່ງກ່າວນັ້ນຢູ່ ທ່ານ ມາຕິນ ໂຟເລ ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກລັດວິກຕໍເຣຍເວົ້າວ່າ ມັນຍັງເຊົ້າເກີນ ໄປ ທີ່ທາງການຈະກະທຳການຕັດສິນໃຈໃດໆ ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບວ່າວິກຕໍເຣຍຈະລັອກດາວຢູ່ຕໍ່ໄປ ຈົນວ່າຄົນໃນລັດວິກຕໍເຣຍຈະຖືກສັກຢູກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວເຖິງ 70 80 ເປີເຊັນ ຫຼືບໍ່ 60 ເປີເຊັນຂອງກໍລະນີເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ແມ່ນມີຂຶ້ນໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນແມລເບີນ ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທາງການຕ່າງໆເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນຳ ທ່ານ ເວມາ ຜູ້ບັນຊາການໂຄວິດ-19 ຂອງລັດວິກ ຕໍເຣຍເວົ້າວ່າ

ພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນມີອາຍຸໃນໄວຊາວ ແລະ ທັງສອງຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນວັນພຸດທີ 25 ສິງຫາແລ້ວນີ້ ໃນຖານການກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ເປັນປະຈຳທີ່ມີຢູ່ໃນລັດ New South Wales ສຳລັບຄົນຂັບລົດບັນທຸກຕ່າງໆ ທັງສອ ງນັ້ນຂັບລົດບັນທຸກຈາກ New South Wales ໄປຍັງ Western Australia ໂດຍຜ່າຜ່ານ Victoria ແລະ South Australia ແລ້ວໄປຮອດໄປເຖິງ Perth ໃນວັນພະຫັດທີ 26 ສິງຫາແລ້ວນີ້ ນາຍຈ້າງຂອງສອງຄົນນັ້ນ ແຈ້ງບອກທາງການສາທາລະນະສຸກລັດ Western Australia ພາຍຫຼັງທີ່ສອງ ຄົນນັ້ນໄດ້ພົບເຫັນຂໍ້ມູນທາງໂທລະສັບວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນໂຄວິດ-19 McGowan ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Western Australia ເວົ້າວ່າ ສອງຄົນນັ້ນຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເຂັມທີໜຶ່ງໃຫ້ແລ້ວ ແລະ ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍໃກ້ຊິ ດກັບໃຜ ທ່ານ Barilaro ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ New South Wales ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ Queensland ບໍ່ໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງການເມືອງ ແລ້ວຫາເອົາເງື່ອນໄຂສຳລັບຊຸມຊົນໃນຊາຍແດນ New South Wales Queensland ໃນການໃຫ້ຂໍ້ຄວາມອັນໜຶ່ງ ທ່ານ Barilaro ເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານ New South Wales ຕໍ່ຕ້ານ ດ່ານການກວດໃນຊາຍແດນ ໃນ Hunter ແລະ Southern Tablelands ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄົນຂັບລົດບັນທຸກ ໃນເວລານີ້ Wetherill Park ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງ Sydney ຖືກປິດໄວ້ຢ່າງຖາວອນຈົນຮອດວັນທີ 3 ກັນຍາ 2021 ACT ຫ ວັງວ່າພົນລະເມືອງຂອງຕົນເຖິງ 80 ເປີເຊັນ ຈະຖືກສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ໂດຍການເປີດບ່ອນສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ອັນໃຫຍ່ໂຕແຫ່ງໜຶ່ງແກ່ປວງຊົນທັງຫຼາຍ ໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ 2021 ຄລີນິກທີ່ AIS Arena ຈະທົດ ແທນສູນກາງນັ້ນໜ້າທີ່ Garran ເພື່ອສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Pfizer 24,000 ໂດສ ໃນສັບປະດາໜຶ່ງ ໂດຍຂຶ້ນກັບການມີຢານັ້ນ Canberra ມີຄົນຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຂັ້ນປະເທດ Australia ທີ່ຄົນຂອງ ACT ທີ່ແກ່ກວ່າ 16 ປີ ເຖິງ 40 ເປີເຊັນ ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວ ທ່ານ Barr ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ ACT ຊີ້ແຈງວ່າ ໂຄງການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງ ACT ນັ້ນ ເປັນວຽກງານລະດັບເອກຂອງລັດຖະບານ ACT ສຳລັບໄລຍະສາມເດືອນຂ້າງໜ້ ານີ້ ນີ້ເປັນດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອທີ່ເດັກໆໃນປະເທດ Australia ທີ່ມີອາຍຸ 12 ຫາ 15 ປີ ຖືກຮັບຮູ້ ເພື່ອຈະຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Pfizer ໃຫ້ ໂດຍທີ່ການຈອງການສັກຢານັ້ນຈະເລີ່ມມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ເຊັ່ນຂໍ້ມູນຂອງຄົນອັບການິສະຖານທີ່ຊົດຊ່ວຍສະຫະລັດໃນປະເທດອັບການິສະຖານມາແລ້ວບໍ່ຫຼຸດ 20 ປີ ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານ Joe Biden ບໍ່ມີແຜນຈະເອົາອຸປະກອນ ແລະ ອາວຸດຕ່າງໆນັ້ນຄືນ ຄະນະຄວາມປອດ ໄພໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງ Joe Biden ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາເວົ້າວ່າ ຄົງຈະມີການຈູ່ໂຈມຕີແບບຈໍລະຈົນອີກໃໝ່ໃນປະເທດອັບການິສະຖານ ແລະ ມີການກະທຳການປົກປ້ອງຕ່າງໆຢ່າງສູງສົ່ງໄວ້ແລ້ ວ ຄືຖືກຫ້າງໃສ່ສະໜາມບິນສາກົນຂອງຄາບູລແລ້ວ ທາງການແພນຕາກອນ ສະຫະລັດອາເມລິກາເວົ້າວ່າ ການເດນຕາຍຈະລາຈົນໃນກ່ອນນີ້ ທີ່ສະໜາມບິນນັ້ນເກີດຂຶ້ນໃນຈຸດດຽວ ບໍ່ແມ່ນໃນສອງຈຸດ ດັ່ງທີ່ເ ວົ້າວ່າກັນ ຄືເກີດຂຶ້ນໃນປະຕູໃຫຍ່ Abbey Jen Psaki ເລຂາທິການຂ່າວສານຂອງທຳນຽບຂາວ ສະຫະລັດອາເມລິກາເວົ້າວ່າ ໃນສອງສາມມື້ຂ້າງໜ້ານີ້ ວຽກງານການສຸກເສີນຄົນສະຫະລັດ ແລະ ອັບການິດສະຖານອອກ ໄປຈາກປະເທດອັບການິດສະຖານ ຈະຕົກຢູ່ໃນໄລຍະອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ ໂຈ ບິເດນ ຜູ້ນຳຂັ້ນສູງສຸດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາເວົ້າວ່າ ຖ້າມີຈຸດປະສົງຈະເຮັດໃຫ້ແລ້ວການສຸກເສີນນຳຄົນອອກໄປຈາກປະເ ທດອັບການິດສະຖານນັ້ນ ແທລະບານຢຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ປະເທດເຕີກີຊົດຊ່ວຍຕົນດຳເນີນຄວບຄຸມສະໜາມບິນ ຫຼັງຈາກວັນທີ 31 ສິງຫານີ້ ທີ່ກອງທັບຕ່າງປະເທດຈະບໍ່ມີອີກຢູ່ໃນປະເທດອັບການິດສະຖາ ນ ທາງການເຕີກີເວົ້າວ່າຈະບໍ່ຊົດຊ່ວຍສະໜາມບິນຄາໂບ ຖ້າຫາກວ່າແທລະບານບໍ່ໃຫ້ກຳລັງຄວາມປອດໄພຂອງຕົນມີໄປນຳ ເອໂດການ ປະທານາທິບໍດີປະເທດເຕີກີເວົ້າວ່າ

ກ່ອນໜ້າຖືກສຸກເສີນອອກໄປຈາກຄາໂບ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຂຶ້ນຍົນຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍອອກໄປຈາກຄາໂບລຳສຸດທ້າຍໃນວັນທີ 24 ແລ້ວນີ້ ຜູ້ກ່ຽວເຊື່ອວ່າລູກກະສຸນປືນທີ່ຖືກຫົວຂອງທ່ານນັ້ນ ແມ່ນຍິງມາຈາ ກນັກຕໍ່ສູ້ທາລະບານທີ່ເລີ່ມຍິງໃສ່ຝູງຊົນທັງຫຼາຍ ກິລາ Cristiano Ronaldo ນັກເຕະບານຄ່າດີຄ່າດັງຄ່າເດັ່ນຂັ້ນໂລກ ກັບຄືນໄປເຕະບານໃຫ້ແກ່ແມນເຊສເຕີຢູໄນເຕັດແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ທີມດັ່ງກ່າວຕົກລົງກັນໄດ້ກັບທີມຈູເວ ນຕຸສ ຮັບເອົາຜູ້ກ່ຽວ ກ່ອນນີ້ ໂຣນາໂດບອກໃຫ້ຈູເວນຕຸສຊາບວ່າຕົນບໍ່ຢາກເຕະບານໃຫ້ແກ່ຈູເວນຕຸສອີກແລ້ວ ການທີ່ແມນເຊສເຕີໄດ້ຜູ້ກ່ຽວນັ້ນຕົກເປັນລາຄາເຖິງ 20 ລ້ານຢູໂຣ ຫຼືວ່າ 32 ລ້ານໂດລາອົດສະຕ ຣາເລຍ ໃນໄລຍະທີ່ໂຣນາໂດລົງສະໜາມເຕະບານ 292 ຄັ້ງ ມາແຕ່ເມື່ອປີ 2003 ຮອດ 2009 ຜູ້ກ່ຽວເຕະບານເຂົ້າໂກນໄດ້ເຖິງ 118 ລູກ 1 ໂດລາອົດສະເຕຣເລຍ ທຽກກັນກັບ 73 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.62 ຢູໂຣ 4.73 ຢວນຈີນ ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 16,661.04 ດົງຫວຽດນາມ 2,974.11 ຫຼຽນຂະເໝນ 23.78 ບາດໄທ